SBS ລາວ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ອອນລາຍ ແລະ ວິທະຍຸ ກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ປາກົດວ່າ ຄົນເຮົາມີຄວາມກ້າວໜ້າຍິ່ງໆຂຶ້ນ ໃນການພະຍາຍາມກຳຈັດປາບປາມມັນ ພະຍາດດັ່ງກ່າວຄືໂຄວິດ-19 ເປັນພະຍາດທີ່ຮ້າ ຍແຮງຕໍ່ໂລກນີ້ທັງປວງ ຕໍ່ແຕ່ມັນແຜ່ຜາຍອອກມາຈາກປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ມີການເວົ້າວ່າຕ່າງໆວ່າ ແມ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 ຖືກສ້າງຂຶ້ນມາຈາກຫ້ອງວິທະຍາສາດໃນນະຄອນວູຮານ ໃນປະເທດສາທາລ ະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ແລ້ວຖືກລະເລີຍ ລາມໄປທົ່ວໂລກນີ້ ຈິບຫາຍວາຍວອດທຸກສັງຄົມເສດຖະກິດ ແລະ ທຸກປະເທດຊາດບ້ານເມືອງ ຈັກວ່າຢານັ້ນຢານີ້ຖືກຄົ້ນຄວ້າຂຶ້ນມາ ກະທັ້ງທີ່ປະເທດໄທເອງ ກໍຍັງພະ ຍາຍາມຜະລິດຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ທີ່ນັກວິທະຍາສາດໄທຖະແຫຼງວ່າ ຜະລິດມັນໄດ້ແລ້ວ ແລະ ມັນຖືກນຳໄປທົດລອງໃສ່ລີງແລ້ວ ແຕ່ແລ້ວກໍງຽບໄປເອົາຊື່ໆ ຫຼື ເປັນຢ່າງໜ້ອຍບໍ່ມີຂ່າວມີຄາວຫຍັງອອກມາຕື່ ມອີກ ຫຼື ຖ້າມີກໍຄົງຈະມີແບບງຽບໆ ປະເທດອົດສະຕຣາລີກໍພະຍາຍາມເຮັດຢູກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຕະຫຼອດເຖິງຢາອື່ນໆດ້ວຍ ເຊັ່ນວ່າ ຢາສີດໃສ່ຮູດັງ ທີ່ເຫັນວ່າໄດ້ຜົນ ໃນການກຳຈັດແມ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນຂັ້ນໃດຂັ້ນໜຶ່ງ ຢາວັກຊີນນັ້ນຢູ່ໃນຂັ້ນທີ່ຖືກັນວ່າຈະມີໃຫ້ໃຊ້ໃຫ້ສອຍໃນໄວໆນີ້ ແລະ ຢາສີດໃສ່ດັງປາບປາມໂຄວິດ-19 ນັ້ນ ກໍວ່າໄດ້ຜົນ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ເຫັນວ່າ ມີຢາໃດໆໃນໂລກນີ້ ເພື່ອປາບປາມກຳຈັດໂຄວິດ-19 ຖື ກນຳມາບໍລິການ ຫຼື ຈຳໜ່າຍຂາຍກັນເພື່ອແກ້ ຫຼືວ່າກຳຈັດໂຄວິດ-19 ເທື່ອ ນັກວິທະຍາສາດອົດສະເຕຣເລຍກຳລັງມີຄວາມຫວັງວ່າ ຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຈະຊົດຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດເຮົາ ປົກປ້ອງໂຄ ວິດ-19 ໄດ້ດົນນານຫຼາຍ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງສັກຢູກສັກຢາກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ເລື້ອຍໆ ການຄົ້ນຄວ້າສຶກສາເບິ່ງເຫັນວ່າ ແຊລໃນຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ ຈົດຈຳແມ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 ເປັນຢ່າງໜ້ອຍເຖິງ 8 ເດືອນ ຄືຕໍ່ແຕ່ໃນຕ ອນຕົ້ນຂອງການເປັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ໂດຍທຳມະຊາດແຊລຕ່າງໆນັ້ນ ໃນທັນທີທັນໃດຕໍ່ສູ້ແມ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 ຄືບໍ່ໃຫ້ແມ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 ກິນຫົວເຮົາໄດ້ວ່າເຖາະ ຈາກທີ່ນັກວິທະຍາສາດໃນທົ່ວໂລກ ນີ້ຂຸ້ນຂ້ຽວ ແລະ ຂະຫຍັນໝັ່ນພຽນຄົ້ນຄວ້າເບິ່ງໂຄວິດ-19 ເລີຍຮູ້ເຫັນວ່າ ເຊື້ອຕ້ານທານ ຫຼືວ່າພູມຕ້ານທານໂຄວິດ-19 ໃນຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາເລີ່ມຂຶ້ນ ແຕ່ກໍໝົດພະລັງລົງໄປໃນສອງສາມເດືອນຕົ້ນທີ່ເປັນໂຄ ວິດ-19 ນີ້ພາໃຫ້ມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍມາກມາຍວ່າ ພູມຕ້ານທານໃນຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາຈະສູນເສຍ ຫຼືວ່າໝົດໄປຢ່າງວ່ອງໄວ ແຕ່ນັກວິທະຍາສາດໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍທີ່ຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບແ ມ່ພະຍາດ ຫຼື ພິດໄພຂອງແມ່ພະຍາດ ຄົ້ນພົບຮູ້ເຫັນສິ່ງສຳຄັນອັນເລີດລ້ຳອັນໜຶ່ງ ພວກເຂົາເຈົ້າຮູ້ເຫັນວ່າ ແຊລໃນຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາຍັງຈົດຈຳແມ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ຕໍ່ໄປ ຕະຫຼອດເຖິງວິທີການທີ່ພວກມັ ນຕໍ່ສູ້ປາບປາມໂຄວິດ-19 ດ້ວຍ ນີ້ບໍ່ແມ່ນມວຍເຈັກມວຍຈີນ ຫຼືກຳລັງພາຍໃນໃດໆ ຫຼືວ່າວູຊູ ຊູໂດ ວໍຫວຽດ ມວຍໄທ ມວຍລາວ ແຕ່ມັນແມ່ນຄວາມສາມາດຂອງນັກວິທະຍາສາດອົດສະຕຣາເລຍເອງ ອະນຸສາດສະ ດາຈານ Menno van Zelm ນະທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Monash University ຂອງນະຄອນແມລເບີນ ລັດວິກຕໍເຣຍ ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ເວົ້າວ່າ

ແລະວິທີການຕໍ່ຕ້ານທຳລາຍມັນຢູ່ ວ່ານີ້ອາດເປັນດັ່ງນີ້ຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດໄດ້ເຖິງເປັນຢ່າງໜ້ອຍປີໜຶ່ງພຸ້ນ ອັນແປວ່າຖ້າຫາກວ່າຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຫາກສາມາດຊົດຊ່ວຍໃຫ້ພູມຕ້ານທານໃນຮ່າ ງກາຍຂອງມະນຸດເປັນແບບນັ້ນໄດ້ ໂດຍໃຊ້ຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ສັກໃຫ້ເຂັມດຽວ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ມີພູມຕ້ານທານໄດ້ເປັນຢ່າງຕ່ຳ 365 ມື້ ກໍແປວ່າ

ຈາກການປະສົບການກ່ຽວກັບຢາວັກຊີນອື່ນໆ ແມ່ນວ່າພວກທ່ານຕ້ອງໃຊ້ຢາກະຕຸກກະຕຸ້ນ 1 ຫຼື 2 ເຂັມໃນປີແລກໆ ເພື່ອຈະໄດ້ພູມຕ້ານທານນັ້ນແບບນັ້ນ ທີ່ຈະຍືນຍົງໄດ້ສຳລັບ 10-25 ປີ ການຮູ້ເຫັນນີ້ຈະໝາຍຄວາມ ວ່າພວກທ່ານຈະສາມາດໄດ້ພູມຕ້ານທານນັ້ນຈາກເຂັມແລກໆນັ້ນ ກ່ອນທີ່ພວກທ່ານຈະໄປຫ່ວງໃຍກັບເຂັມກະຕຸກກະຕຸ້ນນັ້ນ ການຮູ້ການຊາບ cells ໃນຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດທີ່ຈົດຈຳແມ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 ຈາກກ ານຄົ້ນຄວ້າສຶກສາເບິ່ງຄົນປ່ວຍ 25 ຄົນທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມຊີ້ແຈງມາກມາຍ ກ່ຽວກັບວ່າດ້ວຍເຫດໃດມັນມີຄົນໜ້ອຍທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ຄືນໃໝ່ ໃນກຸ່ມຄົນນັບເປັນຫຼາຍລ້ານຄົນໃນໂລກນີ້ທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ມາແລ້ວ ຄວາມຮຽນຮູ້ ແລະຊາບໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ນະຄອນແມລເບີນ ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍນັ້ນ ມີຂຶ້ນເມື່ອທີ່ລັດວິກຕໍເຣຍສາມາດເພພັງວິກິດໂຄວິດ-19 ຮອບສອງຢູ່ຕໍ່ໆໄປຢູ່ ແລະກໍສາມາດເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີໃຜ ເປັນໂຄວິດ-19 ອີກໃໝ່ເຖິງ 24 ມື້ຕິດໆຕໍ່ກັນມາແລ້ວ ຄືຮອດຄາວວັນຈັນທີ 23 ເດືອນ 11 ສາກົນ ປີ 2020 ການຄົ້ນຄວ້າໂດຍນັກວິທະຍາສາດອົດສະເຕຣເລຍນີ້ ແມ່ນດີເລີດໃນແງ່ໜຶ່ງ ແລະມີຂຶ້ນເມື່ອທີ່ສາທາລະນະລັດປະຊ າທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ທີ່ເປັນປະເທດບໍ່ແອອັດ ມີພົນລະເມືອງປະມານ 7 ລ້ານຄົນເທົ່ານັ້ນ ໂດຍດ້ອຍການແພດອັນພຽງພໍ ແລະກ້າວໜ້າ ແມ່ນວ່າມີປະມານ 14-15 ຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ແຕ່ບັດນີ້ຢ່າງກະທັນຫັນປູດກະ ໂດດຂຶ້ນໄປມີເປັນທັງໝົດ 39 ລາຍແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ຕາຍຈັກຄົນ ໂດຍທີ່ວ່າດີໄປແລ້ວ 24 ຄົນ SBS ລາວ ແຊຣ໌ເລື່ອງລາວຕ່າງໆທີ່ Facebook